ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດປີນີ້ ແມ່ນຖືກຄອບງຳດ້ວຍບັນຫາຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນໂລກ ເຊັ່ນ ສົງຄາມຢູເຄຣນ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງທີ່ກຳລັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນທຸກມື້ ການກໍ່ລັ ດຖະປະຫານ ຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງປະເທດທຸກຍາກ ແລະ ຮັ່ງມີ ເຊິ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງຫຍັບໃກ້ເຂົ້າການແຕກຫັກຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນຂະນະ ທີ່ທ່ານກູເຕເຣສໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່ ເຊັ່ນ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານພູມສາດການເມືອງທີ່ກຳລັງຮຸນແຮງຂຶ້ນ ສົງຄາມຢູເຄຣນທີ່ບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະຢຸດ ວິກິດການຄ່າຄອງຊີບ ແລະ ການຜິ ດນັດການຈ່າຍໜີ້ສິນທີ່ກຳລັງກະທົບຕໍ່ຫຼາຍປະເທດນັ້ນ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງນຳເອົາຄວາມຮີບດ່ວນຄັ້ງໃໝ່ມາສູ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ ສ່ວນຄຳ ປາໄສຂອງທ່ານໄບເດັນນັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືກັນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການສ້າງຄວາມຂັດແຍ່ງ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງການເດີນທາງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມເມື່ອບໍ່ດົນ ມານີ້ ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ທ່ານບໍ່ຄິດວ່າປະທານາທິບໍດີອາເມລິກັນຈະໄດ້ມາຢືນຄຽງຂ້າງຜູ້ນຳຫວຽດນາມ ແລະ ປະກາດຄຳໝັ້ນສັນຍາສອງຝ່າຍຕໍ່ການເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນລະດັບສູງທີ່ສຸ ດຂອງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ທ່ານເວົ້າວ່າ ດ້ວຍການນຳພາທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ລະມັດລະວັງ ຜູ້ທີ່ເປັນສັດຕູກັນກໍສາມາດກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຖ້ວມລົ້ນກໍສາມາດໄດ້ຮັບການ ແກ້ໄຂ ແລະ ບາດແຜທີ່ເລິກກໍສາມາດຫາຍດີໄດ້ ທາງດ້ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ແມ່ນໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສໃນວັນເສົາທີ 23 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ໃນປີນີ້ ທ່ານໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆຕໍ່ສັນຕິພາບໂລກ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ່ງ ແລະ ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນນັ້ນ ທ່ານກົມມະສິດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂຢ່າງສັນຕິ ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ກ່າວວ່າ Resolving global conflicts and disputes by peaceful means is the only viable way to ensure long-lasting peace and coexistence ການແ ກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ການຜິດຖຽງກັນໃນໂລກດ້ວຍສັນຕິວິທີ ແມ່ນພຽງວິທີດຽວທີ່ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນສັນຕິພາບໄລຍະຍາວ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນ ໃນກໍລະນີນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສິ້ນສຸດຄວາມຂັດແຍ່ງໃນຢູເຄຣນໃນທັນທີ ຜ່ານການເຈລະຈາຢ່າງສັນຕິ ເຊິ່ງພວກເຮົາທຸກຄົນຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ VOA ລາວ ໄດ້ຂໍຄຳເຫັນຜ່ານທາງອີເມລກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກສົງຄາ ມຢູເຄຣນຕໍ່ປະເທດລາວ ຈາກຫ້ອງການທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນນິວຢອກ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃດໆ ໃນພາກສ່ວນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນັ້ນ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼາຍປ ະເທດຍັງຕາມຫຼັງການປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ທ່ານເວົ້າວ່າ ອຸປະສັກອັນໜຶ່ງຕໍ່ການປະຕິບັດການທີ່ວ່ານັ້ນ ແມ່ນການຈັດຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ການມີທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈະເຮັດ ໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆມີໂອກາດສູງທີ່ຈະທຳຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄດ້ ທ່ານສະເຫຼີມໄຊກໍໄດ້ອ້າງເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ສາມາດສະໜອງໂອກາດ ສຳລັບການພັດທະນາປະເທດວ່າ The Lao PDR has considerable natural capital, rich biodiversity, and abundant water resources.
ສປປ ລາວ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ມີຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ພ້ອມກັບໂອກາດສຳລັບການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ການລົງທຶນໃນການ ເກັບ ແລະ ກັກອາຍຄາບອນ ເຊິ່ງສາມາດສະໜອງໂອກາດການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນໃຫ້ປະເທດ ທ່ານເວົ້າວ່າ ປະເທດລາວແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງຄືກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ປ ະເທດດັ່ງກ່າວເປັນຜູ້ປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ພວກເຮົາກໍປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງເຂັ້ມແຂງຕໍ່ພັນທະດ້ານດິນຟ້າອາກາດສາກົນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ການສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າຫາແຫຼ່ງເງິນທຶ ນດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຫຼ່ງເງິນທຶນອື່ນໆ ກໍຈະເປັນການສະໜັບສະໜູນແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ພຸດທະສອນ VOA